ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ
ຫຼັງຈາກການໄດ້ປະເຊີນໜ້າ ແລະ ສູ້ຮົບກັນຢ່າງດຸເດືອດໃນການເລືອກຕັ້ງ ຜູ້ຊາຍທັງສອງຄົນກໍທຳການວິເຄາະຜົນເລືອກຕັ້ງໃນຊິດນີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນມື້ຕໍ່ມາ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງການເປັນນາຍົ ກລັດຖະມົນຕີຄົນທີ 31 ຂອງອົດສະເຕຣເລຍ ຈາກການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຕ່ຳຕ້ອຍ Anthony Albanese ຂອງພັກແຮງງານໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນຄວາມໃຝ່ຝັນອັນຍາວນານຂອງລາວທີ່ຈະເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນຂະນະທີ່ຜົນ ງານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງພັກ Liberal ທ່ານ Scott Morrison ທີ່ອອກໄປນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກຂຽນໄວ້ເທື່ອ ແຕ່ທ່ານກ່າວວ່າທ່ານຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະສິດທິພາບເລືອກຕັ້ງທີ່ບໍ່ດີຂອງພັກຂອງທ່ານ Ariana Lucente Pablo Vinales ແລະ Shuba Krishnan ລາຍງານ ນາຍົ ກລັດຖະມົນຕີພັກແຮງງານຄົນໃໝ່ ທ່ານ Anthony Albanese ກຳລັງສະຫຼອງໄຊຊະນະຢູ່ໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານເອງ ທ່ານໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບດ້ວຍການສະແດງຄວາມຍິນດີຈາກຝູງຊົນຢູ່ໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວທີ່ເມືອງ Marrickville ໜຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ທ່ານອາບານີຊີໄດ້ຄິດເຖິງຄວາມໝາຍຂອງເລື່ອງລາວນີ້ສຳລັບລາວ It was a really big moment ມັນເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແທ້ໆ ແລະ ມັນເປັນຊ່ວງເ ວລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ມັນເປັນນັ້ນ ແມ່ນເວລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສຳລັບປະເທດ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກປ່ຽນແປງປະເທດ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກປ່ຽນແປງວິທີການທີ່ການເມືອງ ຄູ່ຂອງລາວ Jodie Haydon ກ່າວວ່າ ໄຊຊະນະໃນຄ່ຳຄືນວັນເສົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຊຶມຊາບເທື່ອ ແຕ່ນາງກໍຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ ທີ່ບາອີຕາເລຍໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງຊິດນີ ພວກພໍ່ຄົວໄດ້ລໍຖ້າລູກຄ້າທີ່ພວກເຂົາຊື່ນຊອບ ຜູ້ຄົນໃນທ້ ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃໝ່ I think he should go right ຄົນທີໜຶ່ງກ່າວວ່າ ຂ້ອຍຄິດວ່າລາວຄວນຈະໄປໄດ້ດີດ້ວຍໂຊກດີໜ້ອຍໜຶ່ງ ຄົນທີສອງກ່າວວ່າ ມັນຈະຕ້ອງເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ ວ່າຊິແມ່ນລາວ ຫຼື ບໍ່ ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ຄົນທີສາມ ຮູ້ສຶກດີຫຼາຍ ລູກສາວຂອງລາວໄປໂຮງຮຽນດຽວກັນກັບຂ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນຂ້ອຍຈຶ່ງຄິດວ່າມັນຢູ່ໃກ້ຊິດຫຼາຍ ກໍຮູ້ສຶກດີໆ ຫຼັງຈາກເກືອບ 3 ທົດສະວັດໃນລັດຖະ ສະພາ ຕອນນີ້ທ່ານ Anthony Albanese ຈະກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນທີ 31 ຂອງອົດສະເຕຣເລຍ ຊຶ່ງພາໃຫ້ພັກແຮງງານໄດ້ຮັບໄຊຊະນະພຽງຄັ້ງທີ 4 ຈາກການເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ເປັນຕົ້ນ ມາ ລາວເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນທຳອິດຂອງອົດສະເຕຣເລຍທີ່ມີນາມສະກຸນທີ່ບໍ່ແມ່ນຈາກຮາກເຫງົ້າພາສາ Anglo-Celtic ລາວເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ຄິດວ່າພໍ່ຂອງລາວຊື່ Carlo Albanese ແລະ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ແຕ່ວ່າທ່ານ Albanese ໄດ້ຮູ້ຄ ວາມຈິງຕອນເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ພົບກັບພໍ່ຂອງລາວກ່ອນທີ່ລາວຈະເສຍຊີວິດໃນປີ 2014 ໃນຊ່ວງການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ ຄວາມສຳຄັນຂອງເຊື້ອຊາດຂອງລາວກໍບໍ່ໄດ້ສູນເສຍໄປ ນາຍ Albanese ໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງເປັ ນສະມາຊິກສະພາເທື່ອທຳອິດໃນປີ 1996 ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກຂອງເຂດເລືອກຕັ້ງ Grayndler ລາວໄດ້ສຶກສາວິຊາເສດຖະສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຄວາມໃຝ່ຝັນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງລາວໄດ້ຖືກຫຼໍ່ຫຼອມຈາກການເລີ່ມ ຕົ້ນທີ່ຕ່ຳຕ້ອຍ ຈາກເຮືອນລັດຖະບານ ແລະ ໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູໂດຍແມ່ຄົນດຽວ ດ້ວຍເງິນຊ່ອຍເຫຼືອຄົນພິການ ຕອນນີ້ລາວຈະໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງສູງສຸດໃນປະເທດ ໃນຄຳປາໄສໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ທ່ານ Albanese ໄດ້ກ່ າວສະດຸດີແກ່ແມ່ຂອງລາວ To my mum Maryanne ຕໍ່ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ Maryanne ຜູ້ທີ່ກຳລັງຍິ້ມດ້ວຍຄວາມດີໃຈຕໍ່ພວກເຮົາ ຂໍຂອບໃຈ ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານ Scott Morrison ໄດ້ໃຊ້ເວລາໜຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງ ກ່າວປາໄສເທື່ອສຸ ດທ້າຍໃນຖານະນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ໂບດ Horizon ໃນເມືອງ Sutherland ພະເຈົ້າຊົງເອີ້ນພວກເຮົາ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ນັກບວດ ດຳເນີນທຸລະກິດ ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ເປັນຕຳຫຼວດ ມັນບໍ່ສຳຄັນ ເຮົາແຕ່ ລະຄົນຖືກເອີ້ນໃຫ້ໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ເຊື່ອຟັງ ແລະ ນັ້ນຄືຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ຊື່ສັດ ພະອົງເອີ້ນພວກເຮົາ ແລະ ນັ້ນຄືວິທີທີ່ເຮົາດຳລົງຊີວິດຕາມສັດທາຂອງເຮົາແຕ່ລະມື້ ບໍ່ວ່າວຽກງານຂອງທ່ານຈະເປັນຫຍັງ ແລະ ຈ ະສະແດງອອກຜ່ານວິທີທີ່ທ່ານເຮັດນັ້ນ ຫຼັງຈາກມີອຳນາດໄດ້ເຖິງເກືອບ 10 ປີ ລັດຖະບານຂອງ Liberal National ກໍໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມລົງ ທ່ານ Scott Morrison ໄດ້ຍອມຮັບການພ່າຍແພ້ໃນຄືນວັນເສົາ ຫຼັງຈາກທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ພັ ກຂອງທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງລັດຖະບານສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ ລາວຈະລົງຈາກຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳພັກ Liberal ໃນກອງປະຊຸມຂອງພັກ ແຕ່ຈະຢູ່ໃນສະພາເພື່ອເປັນຕົວແທນຂອງເຂດເລືອກຕັ້ງ Cook ຂອງລາວ ຕອນກ່າວຕໍ່ຄຣິດ ສະຈັກຂອງເພິ່ນໃນວັນອາທິດ ທ່ານ Morrison ກັ້ນນ້ຳຕາໂຕເອງ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າໃນຖານະ PM ຢູ່ທີ່ນີ້ ທ່ານ Scott Morrison ໄດ້ກາຍມາເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນປີ 2018 ຫຼັງຈາກມີການກົດດັ ນຈາກຝ່າຍຂວາຈັດຂອງພັກ Liberal ທີ່ໄດ້ຂັບໄລ່ທ່ານ Malcolm Turnbull ຜູ້ນຳສາຍກາງອອກໄປ ລາວປົກຄອງອອສເຕຣເລຍຜ່ານໄລຍະທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໃນຂະນະທີ່ລະດູໄຟໄໝ້ Black Summer ທີ່ໄໝ້ສ່ວນຫຼ າຍຂອງຝັ່ງຕາເວັນອອກຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ Morrison ໄດ້ຖືກປະນາມ ເພາະວ່າໄດ້ໄປພັກຜ່ອນຢູ່ຮາວາຍ ລາວນຳພາປະເທດຜ່ານການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ເກີດຂຶ້ນໜຶ່ງຄັ້ງໃນສະຕະວັດ ໂດຍອັດ ຕາການເສຍຊີວິດທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ຳ ແຕ່ຖືກວິຈານຍ້ອນການສັກຢາວັກຊີນທີ່ຊັກຊ້າ ແລະ ບັນຫາເລື່ອງການດູແລຜູ້ສູງອາຍຸ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ Morrison ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ດູແລການຟື້ນຟູທາງເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຈ າກການລະບາດຂອງໂຄວິດ ໂດຍທີ່ອອສເຕຣເລຍໄດ້ມີອັດຕາການວ່າງງານທີ່ຕ່ຳ ເຊິ່ງບໍ່ເຫັນນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1970 ເປັນຕົ້ນມາ ລາວຖືກບີບໂດຍອະດີດພະນັກງານຂອງພັກລີເບີໂຣ ທ່ານນາງ Brittany Higgins ໃຫ້ປະເຊີນໜ້ າກັບການປະຕິບັດຕໍ່ແມ່ຍິງໃນສະພາ ລາວໄດ້ເອົາ Net Zero ຂອງການປ່ອຍກາກບອນໃນປີ 2050 ເຂົ້າສູ່ເວທີໂລກ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ຄຳເວົ້າຂອງລາວກ່ຽວກັບຈີນໄດ້ຊະນະພັນທະມິດບາງຝ່າຍ ແຕ່ມັນກໍໄດ້ທົດສອບຄ ວາມສຳພັນໃນປາຊີຟິກ ທ່ານ Morrison ໄດ້ຍອມຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການປະລາໄຊໃນຄືນວັນເສົາ To my colleagues tonight who have had to deal with very difficult news ສຳລັບເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງຮັບມືກັບຂ່າວທີ່ຫ ຍຸ້ງຍາກ ແລະ ໄດ້ສູນເສຍບ່ອນນັ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຄືນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໃນຖານະຜູ້ນຳ ຂໍຮັບຜິດຊອບໃນການຊະນະ ແລະ ການສູນເສຍ ນັ້ນແມ່ນພາລະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ຜົນທີ່ຕ າມມາ ຂ້າພະເຈົ້າຈະມອບການນຳພາໃນກອງປະຊຸມພັກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພັກສາມາດດຳເນີນພາຍໃຕ້ການນຳພາໃໝ່ ຊຶ່ງແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ຍຸດທະສາດການເລືອກຕັ້ງທີ່ມີຄວາ ມສ່ຽງສູງຂອງທ່ານ Morrison ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຫຼຸດລົງຂອງຝ່າຍທີ່ເປັນກາງຂອງພັກລີເບີໂຣ ໂດຍທີ່ທ່ານ George Frydenberg ລັດຖະມົນຕີການຄັງຂອງພັກລີເບີໂຣ ອາດຈະເສຍການແຂ່ງຂັນໃນເຂດຄູຢອງນັ້ນ ທ່ານ Peter Dutton ຝ່າຍອະນຸ ລັກນິຍົມນັ້ນ ຖືວ່າເປັນຜູ້ນຳໜ້າຂອງການເປັນຜູ້ນຳພັກຄົນຕໍ່ໄປ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຈຸດສົນໃຈທີທຳອິດຂອງ Anthony Albanese ແມ່ນບົດບາດໃໝ່ຂອງລາວໃນເວທີໂລກ ຫຼັງຈາກໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີໃນວັນຈັນນີ້ ທ່ານຈະເດີນທາງໄປໂຕກຽວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສີ່ປະເທດ ເພື່ອພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອິນເດຍ ການພົບປະຂອງຜູ້ນຳ Quad ແມ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນແນ່ນ ອນສຳລັບອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສົ່ງສັນຍານໄປຍັງໂລກວ່າ ມີການປ່ຽນແປງຂອງລັດຖະບານ ຈະມີການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງໃນນະໂຍບາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຮົາກັບໂລກ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ Arianna Lucente Pablo Viñales ແລະ Shuba Krishnan ຂ່າວ SBS News ຜະລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັດ ວິທະຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ